ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ສະບາຍດີ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລູ ໜ້າທີ່ພາລາຍການພາສາລາວທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ນີ້ແມ່ນບົດອ່ານກ່ຽວກັບອັບເດດກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ສຳລັບລາຍລະອຽດແທ້ໆ ໃ ຫ້ກົດອ່ານ ແລະ ຄົ້ນຫາເບິ່ງ ໃນຫົວຂໍ້ເລື່ອງ ອັບເດດໂຄວິດ-19 New South Wales ປະກາດລັອກດາວໃສ່ Hunter Valley ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ສຳລັບ 5 ສິງຫາ 2021 ຂົງເຂດ Hunter Valley ລັອກດາວຈາກແຕ່ 5 ໂມງແລງຂອງມື້ນີ້ໄປ ທຸກກໍ ລະນີໃໝ່ຂອງ Queensland ມີສາຍພົວພັນກັບບ່ອນທີ່ເປັນຢູ່ Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຢ່າງລຶກລັບ ແລະ ມີກໍລະນີໃໝ່ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາລີຢັ້ງຢືນໃຫ້ Pfizer ເພີ່ມແກ່ New South Wales ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກທ້ອງຖິ່ນເ ອງ 262 ຄົນ ແລະ ມີຕາຍ 5 ຄົນ 4 ຄົນທີ່ຕາຍບໍ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເມື່ອທີ່ຄົນທີ 5 ທີ່ຕາຍນັ້ນ ຖືກສັກຢາວັກຊີນນັ້ນໃຫ້ໂດສດຽວ ການຕ້ອງຫ້າມໃໝ່ຈະຖືກບັນຍັດໃສ່ Newcastle Lake Macquarie Maitland

ທາງການ New South Wales ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຊອກເບິ່ງລາຍຊື່ຄລີນິກການກວດ ໂດຍກົດໃສ່ List of Vaccination Clinics ໃນລັດ Queensland Queensland ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 16 ຄົນ ທີ່ທຸກກໍລະນີມີສາຍພົວພັນກັບບ່ ອນທີ່ເປັນຢູ່ແລ້ວ Steven Miles ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Queensland ເວົ້າວ່າ 12 ກໍລະນີໃໝ່ ທີ່ Brisbane ນັ້ນ ແຍກໂຕຢູ່ສຳລັບເວລາທີ່ເປັນພະຍາດນັ້ນຢູ່ ໂດຍທີ່ມີ 79 ລາຍຢູ່ ການຍຸຕິການລັອກດາວໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ 2021 ຍັງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຢູ່ ໃ ຫ້ຊອກເບິ່ງຂໍ້ມູນວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານ ໂດຍກົດໃສ່ COVID-19 information in your language ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງລ່າສຸດທົ່ວ Australia Victoria ມີ 6 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກການຕິດແປດກັນໃນທ້ອງຖິ່ນ ຮ່ວມດ້ວຍນາຍຄູນາງໜຶ່ງຂອງ Melbourne ທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນເ ມື່ອຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ກໍລະນີຂອງຜູ້ກ່ຽວຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຢູ່ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ຢັ້ງຢືນວ່າ New South Wales ຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 Pfizer ເພີ່ມ 180,000 ໂດສ ໃນສັບປະດາທີ 16 ສິງຫານີ້ Quarantine ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment Quarantine ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການກວດ ຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ Territory ໃຫ້ກົດຊອກເບິ່ງ ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາ ຍ ສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ກົດເບິ່ງສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກ ກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕາເລຍ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົ ດສະຕາເລຍ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller ມີຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາ ຢູ່ໜ້າທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານ ໜ້າທີ່ COVID-19 Vaccine in Your Language